دنيا جي جهان ۾ جنهن پنهنجي زندگي الله جي ۽ الله جي رسول جي رضا تي گذاري آهي ان کي الله تعالي گهڻو خوش ڪندو آخر پنهنجو هن کي هلي ديدار ڪرائيندو

ڪردار جو بيان آ. اڳتي جيڪا سورت اچي ٿي اها به مڪي ۾ نازل ٿي هئي. اڳتي انهن سورتن ۾ متضاد امر بيان ٿيندا. جيئن ان سعيڪم لشتٰي مٿي آيو محنتون مختلف آهن. ان ۾ مختلف محنتن جو تفصيل آ پڇاڙي تائين، تنهن ڪري اهي سورتون پاڻ ۾ انهيء هڪڙي اکر ۾ ربط ڪري ويون. پوء تفصيل ۾ ڪڏهن ڪهڙي ڳالهه هوندي آ ڪڏهن ڪهڙي ڳالهه هوندي آ، متضاد امور نظر ايندا. ان سعيڪم لشتٰي انهيء جو تفصيل آ يڪو. تنهن ڪري آخر سورت تائين اهو مضمون صاف ثابت ٿيو. ضحيٰ چئبو آهي منجهند جي وقت کي. سج چڙهي اچي پر پهريون ڏينهن، اول ڏينهن هجي اڳياڙي هجي. والليل اذا سجٰي شاهدي آهي منجهند جي وقت جي، نيرن جي وقت جي ۽ رات جنهن وقت ۾ ڇائجي وڃي. معنيٰ سج مٿي چڙهي اچي هوڏانهن وري رات ڇائجي وڃي

مشرڪ چوڻ لڳا ته محمد کي هاڻي پنهنجو رب ڇڏي ويو آهي نه ته روز اڳي اسان کي ٻڌائيندو هو ته هي آيت لٿي آهي هي مضمون آيو آهي اهو غالباً فترت الوحي جي زماني جي ڳالهه آهي اقرا سورت کان بعد ڪافي عرصي تائين وحي الاهي ڪونه آيو ۽ حضور انور صلي الله عليه وسلم پاڻ انهي زماني ۾ مغموم ۽ مضطرب رهندا ها. ايترو پريشان ته هنن ماڻهن کي هدايت ڪيئن ڪجي؟ پوء الله تعالي پنهنجو خطاب موڪليو يا ايها المدثر سان. محمد بن اسحاق کان ابن ڪثير روايت ٿو ڪري انهي ڳالهه کي. ممڪن آهي ته انهي دور ۾ اهو قصو پيش آيو هجي جيڪو ڪافرن چيو هو. هڪڙو موقعو اهو ٿا لکن ٻيو لکن ٿا نبي پاڪ صلي الله وسلم جن جي طبيعت ناخوش ٿي پئي ٻه ٽي راتيون اٿي الله تعالي جي عبادت لاء نماز پڙهڻ وغيره اهو نه ٿي سگهيو هو. بيماري ۽ تڪليف جي ڪري هڪڙي عورت هئي پاڙيسرڻ اها ڪافرياڻي هئي انهي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي چيو ته تون رات جو اٿندو هئين الائي ڇا به پڙهندو هئين سو هاڻي توکي ڇڏي ويا آهن اهي جيڪي شيطاني طاقتون توکي ڇڏي ويون تڏهن تون هاڻي آرام ۾ آهين اهڙي قسم جا خرافات بڪواس ڪافر ڪندا هيا رب تعاليٰ هن سورت ۾ ۾ جواب ڏئي ڇڏيو آهي ته اها ڳالهه ڪانهي اس مٿي چڙهي آئي رات جو انڌيرو ٿيو ان کي اچي روشني سج جي ختم ڪيو، دشمنن جا خيالات ائين اوندهه انڌيرو آهن، الله جو قرآن انهن کي صاف ٿو ڪري. هي سورت نازل ٿي انهن جي خيالات کي جيڪي غلط خيال ها انهن کي ختم ڪيو ويو. جيئن سج نڪري روشني ڪندو آهي، انڌيرو ختم ڪندو آهي، ائين قرآن نازل ٿي انهن جي انڌن جوابن کي ختم ڪيو. ما ودعک ربک وما قليٰ رب تنهنجي نه توکي ڇڏيو آهي نه ڪي بيزار ٿيو آهي وللاخرة خير لک من الاولٰي آخرت تنهنجي ڀلي آهي اولٰي کان معنيٰ هڪڙو آهي پهريون وقت ٻيو آهي پويون وقت دنيا جا درجا وٺجن يا آخرت جا يا دنيا ۽ آخرت جو مقابلو ڪجي معنيٰ هن دنيا جي جهان ۾ تڪليفون آهن، آخرت ڀلي آ، ان ۾ تڪليف نه ٿيندي. پهرين قرآن شريف آيو، ان کان بعد ٻيهر قرآن شريف ايندو ويندو، جيئن پوء تيئن پوئتي ان ۾ ڀلائي ٿيندي ويندي. مڪي جي زندگي آهي، ان ۾ تڪليفون آهن، اها پهرين زندگي آ. مديني منور جي زندگي ايندي، اها اڃا ڀلي زندگي ايندي، جماعت کي قوت پيدا ٿيندي.

هليا پيا اچن ولسوف يعطيڪ ربڪ فترضي ۽ جو توکي رب اهڙي عنايت ڪندو جنهن تي تون راضي ٿي پوندين معنيٰ دنيا آخرت جون دولتون عطا فرمائيندو پوري طرح تون مطمئن ٿي ويندين حديث شريف ۾ اچي ٿو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو محمد راضي نه ٿيندو جيسيتائين ته منهنجي امت جو ڪو هڪڙو شخص به جهنم ۾ باقي رهي. پوء الله تعالي فرمايس ته اسان توکي راضي ڪنداسين. اها روايت اچي ٿي. الم يجدڪ يتيماً توکي رب نه لڌو يتيم ڪري، فآوا پوء توکي جڳهه ڏنائين. ولادت باسعادت کان بعد کان پهريائين نبي سائين جن جا والد مبارڪ وفات ڪري ويا ڇهن سالن جي عمر ٿي ته اما سائڻ به وفات ڪري وئي بي بي آمنه اٺن سالن جي عمر تي سندن ڏاڏو خواجه عبد المطلب وفات ڪري ويو جنهن جي پالنا ۾ رهندا هئا پوء يتيم ٿي پيا ايڏا وڏا عزيز سڀ وفات ڪري ويا پوء سندن چاچو هيو خواجه ابو طالب ان جي پرورش ۾ رهيا پوء انهي زندگي ڀر پنهنجي نصرت ۽ حمايت ڪئي ۽ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي عزت ڪرڻ ۾ ڪا به هن ڪمي نه ڪئي ايتري قدر اهو به نبي سائين جي هجرت کان ٿورڙو اڳ ۾ وفات ڪري ويو پوء رب تبارڪ و تعاليٰ اها پنهنجي امانت اتان هجرت ڪري انصار مدينه جي گهر پهچائي. اوس ۽ خزرج ٻه قبيلا هئا، جيڪي پاڻ ۾ لڙيل ها، ورهين کان وٺي انهن کي اسلام جي دولت نصيب ڪئي. انهن نبي سائين جن جي غلامي ۽ خدمت اختيار ڪئي. رب تعاليٰ انهن جي وڏي عزت ڪئي. انهن اسلام جي ۽ نبي جي خدمت ڪئي. اهي سڀ آوا جا قسم آهن. ايوا چئبو آهي جاء ڏيڻ کي ۽ ڪنهن کي محفوظ رکڻ کي. معنيٰ رب تعاليٰ توهان کي ايتري قدر سڪون ڏنو ۽ ان سڪون جون حالتون هر وقت بدلائيندو رهيو مناسب مناسب حالتون ڏئي ۽ توهان کي قرار ڏنئي. الله تعاليٰ نبيء تي پنهنجو احسان ٿو جتلائي.

اها امير عورت هئي، تجارت ان جي هلندي هئي، نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن پاڻ به هڪ دفعو نڪاح کان اڳ ۾ ائين تجارت ان جي ڪرڻ ويا هيا. رب تبارڪ وتعالي اهو ظاهري غنا جو سبب بڻايو وري انهي عورت سان شادي ٿي، ان مان نبي سائين جن کي اولاد ٿي، چار نياڻيون پيدا ٿيون، ٻه نينگر ٿيا، طيب ۽ طاهر. ۽ چار نياڻيون زينب، ام ڪلثوم، رقيه، فاطمه. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته الله تعاليٰ ڪيئن توکي ڏسو غني بڻايو، مال، ملڪيت، اهل، عيال، اولاد اها عطا فرمائي، هاڻي جڏهن ايڏيون عنايتون ٿيون ته توهان کي هي ڪم ڪرڻو آهي، اما اليتيم فلا تقهر، يتيم ڪو مسڪين ڪو غريب هجي ان تي مٿان سختي نه ڪر، ڇو ته تو يتيمي جو زمانو ڏٺو آهي.

ان کي به سمجهائجي. وڏو سائل حقيقت ۾ اهو آهي جيڪو دين جون ڳالهيون اچي پڇي. اما بنعمت ربڪ فحدث پنهنجي رب جي احسان جو بيان ڪر. الله تعاليٰ تنهنجي مٿان هيڏا وڏا احسان ڪيا آهن. شڪر گذاري ڪيو. جيڪي رب جا انعامات توهان تي آيل آهن انهن کي بيان ڪيو ته هيڏيون رب مهربانيون ڪيون. اهو الله تعاليٰ سمجهايو. مطلب آهي ته. هن سورت جي اندر هڪ نيڪ ڪردار جو تفصيل الله تعاليٰ ٻڌايو ۽ انهيء نيڪ ڪردار جي گهرج نبيء کي خود آهي چڱا ڪم نبيء کي به ڪرڻا آهن رب تعاليٰ جي فرمانبرداري رب کي ايڏي پسند آهي پنهنجي فرمانبرداري ٻانهن جي جو ٻيا ته ٺهيو پر نبين جي لاء به اها فرمانبرداري ڪرڻ ضروري آهي اهو مسئلو سمجهه ۾ آيو ان کان پوء انشراح سورت ٿي اچي. ان انشراح سورت ۾ بيان ٿو اچي ته دنيا ۾ ڏک سک ايندا رهندا. ان دين جي ڪم کي کڻڻ ۾ ڏک سک ايندا پر سک غالب آهن ڏک ختم ٿي ويندا. پنهنجي رب جي پاسي ڏي متوجه ٿجي. مطلب اهو آهي. ان سعيڪم لشتيٰ، توهان جون محنتون متفرق آهن، تنهنڪري انهي متفرق محنت ۾ هي به محنت داخل ڪري ڇڏيو. ڇا اسان نه کوليو تنهنجي سيني کي، جو قرآن پاڪ هاڻي تنهنجي سيني تي اچي ماپيو؟ لوازم نبوت جا، فرائض رسالت جا توهان سهي ويئو. دشمنن جي عداوت، مخالفن جا مقابلا، انهن کان گهٻرائڻ جي ڪا ضرورت ڪانهي، حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جي لاء حديثن ۾ ثابت آهي ته ڪيترا دفعا فرشتا آيا نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي قلب اطهر کي سيني کي کولي ان کي نور ۽ حڪمت ۽ ايمان سان ڀريو ويو الم نشرح لڪ صدرڪ جي اها معنيٰ به آهي هڪڙو بچپن جي زماني ۾ شق صدر جو ٿيو بي بي حليمه سعديه وٽ ٻيو جواني جي زماني ۾ ٿيو مڪي مڪرمه ۾ ۽ ٽيون شق صدر جو ثابت ٿيو آهي معراج جي رات يعني سفر جي تياري لاء اهو الم نشرح لڪ صدرڪ جيڪو ظاهري طرح سان به ٿيو باطني طرح سان مطلب هي آهي ته قرآن پاڪ ايڏو وڏو عظيم ڪتاب آهي جنهن ۾ ذڪر الاولين والاخرين آهي الله تعاليٰ هن کي لوح محفوظ ۾ جاء ڏني هئي، اتان اهو لاهي نبي جي قلب تي آندائين. لوح محفوظ جي شيء نبي جي قلب تي ماڪوي الم نشرح لڪ صدرڪ جي معنيٰ اهي آهي. ايڏو وڏو سينو، ايڏو وڏو جگر جيئن چئبو آهي. اسان تنهنجي سيني کي ڪيڏو کوليو آهي. اولين آخرين جا علم عطا فرمايا، قيامت تائين تنهنجي نبوت کي ڪيو.

پيغمبرن ۽ فرشتن ۾، دنيا جي جهان ۾، ملڪوت ۾ تنهنجو نالو بلند. دنيا ۾ سمجهدار ماڻهو نهايت عزت ۽ وقعت سان توکي ياد ڪن. بانگ ۾ تنهنجو نالو، تڪبير ۾ تنهنجو نالو، خطبي ۾ تنهنجو نالو، ڪلمي ۾ تنهنجو نالو، التحيات ۾ تنهنجو نالو، درود ۾ تنهنجو نالو. ورفعنا لک ذڪرک اسان تنهنجو ذڪر بلند ڪري ڇڏيوسين.

تڪليفون وڏيون وڏيون، انهن ڏکن پٺيان سک، ان مع العسر يسرا، ڏکن جي پٺيان سک، الله تعاليٰ جي رضا جي طلب ڪرڻ ۾ سختيون اچن ٿيون،
انهن سختين ۾ الله تعاليٰ اجر ۽ درجا ڪيا آهن، ايڏو بلند حوصلو جو انهن سختين جي پرواهه نه، انهن جو کڻڻ آسان لڳو، جنهن جو تصور ڪرڻ به مشڪل هيو. پاڻ فرمائن ٿا، ما اوذي نبي قط ما اوذيت في سبيل الله. اهڙو نبي ڪوئي نه ايذايو جهڙو الله جي رستي ۾ مون کي تڪليف ڏني وئي. ثم الامثل فالامثل پوء جيڪو به الله جي رستي ۾ هلندو ۽ مون سان هن جي عمل ۽ ڪردار ۾ ويجهڙائي ٿيندي ويندي ايئن تڪليفون ان تي اينديون وينديون. امثل فالامثل جو مطلب اهو آهي. پر الله تعالي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن کي ايڏو سينو ڏنو ايڏي ڪشادگي ڏني جو ان کي سٺائون. فاذا فرغت فانصب جڏهن تون فارغ ٿئين فانصب پوء تون وري محنت ڪر هڪڙي ڪم کان فارغ ٿئين ته وري محنت ڪر وري انهي ڪم کان فارغ ٿئين وري محنت ڪر والي ربڪ فارغب ۽ پنهنجي رب جي پاسي ڏي رغبت ڪر ۽ متوجه ٿي اصل ڪم اهو آ ته پنهنجي رب جي پاسي ڏي طرف الهي طلب ڪر پنهنجي طلب اوڏهه ڪر معني رب کان حاجتون گهر جو تنهنجي حاجتن جو ڏيندڙ اهو ئي رب هڪڙو آهي پاڻ فرمائن ٿا سل الله حتي الشسع والملح الله کان گهرو جتيء جو ٽاڪو ڇڄي پئي ته به الله کان گهرو لوڻ جي ذرڙي گهر ۾ نه هجي ته به الله کان گهرو مطلب ان جو هي آهي ته سڀ شيء رب جي قدرت ۽ قوت سان مليل آهي انسان جي همت ۽ طاقت ۾ ڪا شيء ڪانهي تنهن ڪري الله جي طرف ٻانهو هر وقت متوجه هجي ۽ الله تعاليٰ نبي پاڪ کي فرمائي ٿو تون به ائين هر وقت منهنجي طرف متوجه ٿي هن کان بعد سورت ٿي اچي تين سورت ان ۾ انسان جي تخليق جو بيان آهي ۽ ان کان بعد نتيجو انسان جي تخليق اعليٰ اجزاء کان ٿيل بلند شين کان انسان ٺهيل آهي تمام اوچيون شيون انسان جي تخليق ايڏي وڏي آهي ان کان بعد هن کي الله تعاليٰ ٻه روحاني مرڪز ڏنا هڪڙو قديم ٻيو جديد قديم مرڪز طور سينا، جديد مرڪز آهي بلد الامين مڪه مڪرم. انسان جي تخليق اعليٰ درجي جي پوء جيڪي شخص چڱا ڪم ٿا ڪن تن جي لاء درجو آهي، جيڪي برا ڪم ٿا ڪن انهن جي لاء اسفل سافلين جهنم جو ترو آهي ۽ الله تعاليٰ فيصلو ڪندڙ ٿيندو. انهي ڳالهه جو ڪير ٿو انڪار ڪري جڏهن انسان جي ايڏي ساخت ٿيل آهي ته انسان جي

پوء باقي انسانن کي آدم ۽ حوا منجهان پيدا ڪيو. پيدائش جو طريقو پهريائين پوء ٻيو اهو جاري ٿي ويو. ان انسان کي سڌي طرح مٽي مان آدم عليه السلام کي پيدا ڪيو ويو. اڻ سڌي طرح مٽي مان هنن سڀني انسانن کي غذائون خوراڪون کائن ٿا اها مٽيء مان پيدا ٿي ٿئي. ان، گاهه، گل، ڦل، دوائون، درمل. لٽا، ڪپڙا سڀ اهي زمين جي پيدائش آهن. الله تعاليٰ پنهنجي قدرت سان انهي مٽيء کي تصوير ڏني آهي، تبديل ڪيو آهي. وري ان کي ڦيرائي غذائن، خوراڪن منجهان رت جي شڪل ٿو ڏئي. وري ان مان پاڻي جو قطرو ٿو ٿئي. وري ان منجهان انسان جي تحويل ٿي ٿئي. لترڪبن طبقا عن طبق اهڙي طرح الله تعاليٰ طبقات کان ڦيرائي آڻي انسان کي تيار ڪري ٿو بيهاري.

انسان جي جسم کي ٻئي شيون کپن ٿيون، غذا به کپي دوا به کپي. معنيٰ غذا ۽ دوا منجهان انسان جو بدن ٺهيو آهي. شاهدي آهي انجير جي جيڪو ٻنهي جو ٻنهي جو جامع آهي غذا جو غذائيت جو به دوائيات جو به جزو مادي جو ٿيو اهو مادياتي جزو انسان جو ظاهري هي خاڪي جيڪو پتلو انسان جو آهي عنصري والزيتون زيتون ۾ اندر تيل پيل هوندو آهي اهو ايتري قدر مستور، مخفي، هوندو آهي جو جيڪڏهن ان کي کولبو ته تيل نظر نه ايندو، جزي جزي ۾ سمايل هوندو آهي.
هتان زيتون منجهان اشارو آهي انسان جي روح ڏي، جيئن روح ماڻهو جي نس نس، رڳ رڳ ۾ سمايل آهي. زيتون يا ڪنهن تيلي ٻج ۾ تيل اندر سمايل هوندو آهي، ايئن روح انسان جي رڳ رڳ ۾ سمايل آهي. زيتون منجهان اشارو هن جي روح ڏي آهي، ڇو ته ان جو تيل. زيتون ۾ جيئن پيل تيئن روح به انسان جي بدن ۾ پيل آهي. انسان هاڻي ٿيو تيار. هڪڙو جسم ٻيو روح. جسم ڏانهن اشارو انجير سان. ان کي کپن دوائون غذائون. انجير ۾ دوا ۽ غذا جو اثر آهي ۽ زيتون ان ۾ هوندو آهي تيل پيل. اهو تيل بمنزل روح جي آهي انهي ۾ انسان ۾ الله تعاليٰ ساهه ٿو ڀري. جيئن تيل ڏسڻ ۾ نه ايندو آهي تيئن ساهه به ڏسڻ ۾ نه ٿو اچي. پر انهيء جو يقين ته ضرور آهي، جيئن زيتون جي ڪڻي ۾، سرنهن جي داڻي ۾، اهڙيء طرح بادامين ۾ يا ٻين شين ۾ تيل ضرور آهي، ائين الله تعاليٰ يقين ڏياريو آهي ته جيڪي به ماڻهو جيئرا آهن انهن ۾ روح ضرور آهي. هيء يقينيات بديهيات کان ٿي پيا اهي ۽ جيڪي به شيون بديهي هونديون آهن قسم ۾ اهي ڪم اينديون آهن شاهد انهن جو ٿيندو آهي ۽ انسان جو ارتقا روحاني

پوء جيڪر انهي پروگرام تي نه ٿو هلي، لائق ته انهي جي بڻايو هو ته جيڪر فرشتن جي مقام کان به بلند ٿي وڃي، پر پوء هن کي هيڏانهن حيوان ۽ جانور ڏسڻ ۾ آيا ها دنيا ۾، پوء هي پاڻ انهن کان به بدتر ٿي ويو، ڇو ته الله تعاليٰ جانورن جي لاء اهو اهڙو مقام ۽ مرتبو ڪونه ٻڌايو آهي جهڙو انسان جو پوء خراب مرتبو ٿي ٿو وڃي. اولئڪ کل انعام بل هم اضل. اهي جانورن جانورن کان به اڃا زور گمراهه آهن جيڪي الله جي فرمانبرداري نٿا ڪن پوء اسان هن کي هٽايوسي هيٺين ۾ هيٺين تري ۾ اسفل سافلين ڪل سافلين گهٽ وڌ ۾ وڌ جيڪو هيٺ هجي اهو جهنم جو ترو بدترين اخلاق ۽ انهن جي سزا وري بدترين جهنم جو طبقو، هيٺين ۾ هيٺون. الا الذين آمنوا مگر جن ايمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا فلهم اجر غير ممنون انهن جي لاء اجر آهي اڻ کٽ جو ڪڏهن به ختم ٿيڻ وارو ڪونهي ڪو. اهي ڳالهيون سڀ الله تعالا ٻڌائي فرمائي ٿو هن کان پوء به اڃا بدلي جو حساب ڪتاب جو انڪار انسان کي ايڏو اسان ڀلو پيدا ڪيو ان پنهنجي ڀلائي ضايع ڪئي

نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي الله تعاليٰ خطاب ٿو ڪري، اهي صاف بيان آهن هڪڙا جيڪي تون ٻڌاء ۽ ان جو ڪوئي انڪار نه ڪري سگهندو. جيڪڏهن ڪو انڪار ٿو ڪري ته اهو به ڪلا انڪار آهي. انڪار نازل بمنزل عدم انڪار جي هن کي چئبو آهي علم معاني ۾ تنزيلي مسئلو. جيڪي به منڪر آهن سي ڄڻ ڪلا منڪر آهن ڄڻ انڪار ڪندڙ ئي ناهن. انڪار اهڙي شيء جو ڪبو آهي جنهن جو انڪار ٿي به ٿو سگهي. الله تعاليٰ جي حساب ڪتاب جو، آخرت جو، قيامت جو، نيڪيء جو، برائيء جو، انهن جو ڪير ٿو انڪار ڪري سگهي؟ اليس الله باحڪم الحاڪمين الله تعاليٰ سڀني حاڪمن جو حاڪم آهي ان جي حڪومت جو ڪير ٿو انڪار ڪري سگهي؟ اهو مطلب ٿيو وڃي ان جي بادشاهي ساري دنيا تي ثابت آهي حڪومتون سڀ رب جي حڪم هيٺ آهن جيڪڏهن ڪو فرمانبرداري ڪندو عزت پائيندو بي فرماني ڪندو هلاڪ ٿيندو اهو جيڪو سارو پروگرام آهي سو اهو نازل ٿيو هو جنهن ڏينهن اهو نبوت جو پهريون ڏينهن آهي علق سورت آئي حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن کي نبوت جي ظاهر ٿيڻ کان اڳ ۾ عبادت جو تمام گهڻو شوق ۽ اڪيلي هجڻ ڏانهن

۽ زور ڏئي چيو اقرا، پڙهو. پاڻ چون ته مان پڙهي ڪو نه ڄاڻندو آهيان. وري ٽئين مرتبي جبرائيل عليه السلام حضور سائين کي ڀاڪر پائي زور ڏئي چيو اقرا، پڙهو. اقرا بسم ربک الذي خلق پوء اڳتي پاڻ پڙهيون نبي سائين جن کي اهو پاڻ پڙهي ٻڌايون. ان ڀاڪر پائڻ جو مطلب هي هيو ته حضور انور صلي الله وسلم جن ۾ جيڪا ملڪي صفت هئي نبوي پيغام جي لاء، اها ملڪي صفت هڪ ملائڪ سان اتصال هجڻ جي ڪري اڃا قوت وٺي ۽ انهيء پيغام الله جي کي قبول ڪري. اهو آهي راز. پوء حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن اهي آيتون وٺي پوء آيا گهر پنهنجي. اها آهي سورت اقرا. هن ۾ پهرين پهرين جيڪا نعمت ٻڌائي وئي آهي سا اها آهي پڙهڻ جي. ۽ ٻي نعمت ان ۾ ٻڌائي وئي آهي انهيء علم کي قيد ڪرڻ جي قلم سان. اهو علم قلم سان محفوظ رهندو آهي. قلم انسان جي قسمتن ۽ تاريخن جو بيان ڪندو آهي ۽ قلم جي لفظ جي معنيٰ گهڻي آهي جيڪا مان نون والقلم ۾ ٻڌائي هئي. مطلب هتي هي آهي ته انسان کي رب تبارڪ وتعاليٰ هڪڙو علم ڏنو آهي ٻيو قلم ڏنو آهي علم سان انسان سمجهي قلم سان ان کي استعمال ڪري قلم هڪڙو اوزار آهي ان جون صورتون مختلف آهن دنيا ۾ قلم جون صورتون مختلف آهن ڪيترا قسم جا قلم نڪري پيا آهن جيڪي ڇاپ پريس آهي اهي به قلم جا قسم آهن

رب تعاليٰ انسان کي ايتري سمجهه عطا فرمائي، ماء جي پيٽ ۾ ٻار هيو، اتي الله تعاليٰ هن کي آهستي آهستي ٻاهر آڻي دنيا ۾ علم عطا فرمايو. هلندي هلندي هن کي عارف ڪامل بڻايو. ٻئي پاسي ڏي هڪڙو وڏو فني ۽ سمجهدار ماڻهو جنهن دين جي خدمت ڪئي پنهنجي فنون سان. اهو مطلب آهي. هتي هڪڙو سوال پيدا ٿيندو آهي.

تڏهن شڪ کي بند ڪري ڇڏيوسين جو تو قلم به عمر ڪونه کنيو. ايڏي وڏي نعمت، اقوام جي قسمت کي قلم سان وابستگي، تاريخ سان عبرت، پوين کي اڳين جي ڪردار جو علم ۽ نتيجو ۽ رهبري ملي، نبيء جي هٿ کي انهيء شيء کان ڇو خالي رکيو ويو؟ سوال آهي ته. تنهن جو مختصر جواب هي آهي ته نبوت علمي قوت جو نالو آهي اصل ان ۾ علم آهي عمل فرع آهي حالانڪه جيئن نبي پنهنجي علم ۾ ڪامل هوندو آهي تيئن عمل ۾ به ڪامل هوندو آهي هي قلم جيڪو آهي سو هڪڙو استعمالي اوزار آهي جيڪڏهن نبيء کي وحي الاهي وانگر بنا لکپڙهه جي جيئن علم الله تعاليٰ عطا فرمايو تيئن قلم به ائين ئي عطا فرمايس ها جو هڪدم لکڻ شروع ڪن ها ته ٿي سگهي ها اها ڳالهه سمجهڻ ۾ آسان آهي نبي پاڪ تي الله تعاليٰ قرآن نازل ڪيو هڪدم پڙهڻ شروع ڪيو ائين قلم به هٿ ۾ ڏين ها ته لکڻ شروع ڪن ها

۽ دنيا عاجز ٿي وڃي ها. هاڻي جي نبوت ۾ ڪتابت بالقلم به نبي سائين کي ڏني وڃي ها وحيء جي ذريعي، ته اها شيء اهڙي نه هجي ها جو چئلينج جي لائق هجي ها فاتو بسورة من مثله، فاتو بڪتاب من مثله ڪري نه سگهي ها، ڪتابت به توهان اهڙي قسم جي آڻيو ته پوء دعويٰ مرڪب ٿي پوي ها، چئلينج مرڪب ٿي پوي ها. پوء هڪڙو جزو اهڙو هو جو انهي ۾ ته عاجز هو انسان جو اهڙو پروگرام نه ٿو پيش ڪري، پر پر قلم ته دنيا ۾ مختلف قسم جا آهن ڪاٺيء جي قلم کان وٺي پريس تائين وچ ۾ ڪيترا قلم آهن مختلف قسم جا قلم آهن انهي سان ماڻهو کي دعوت ڏئي عاجز ڪرڻ جو ڪو سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي ۽ نبوت تنهن وقت ۾ مرڪب ٿي پوي ها ٻن شين کان حالانڪه علم امر بسيط آهي ۽ نبوت بسيط جو هڪ شاهڪار آهي. اهو اهڙو شاهڪار جو وري ان جي مقابلي ۾ ڪو ڪا شيء پيش نٿو ڪري سگهي ۽ قلم اهڙي شيء هئي جو ماڻهو هر هڪڙو هٿ ۾ کڻي لکي سگهي ٿو قلم اعجازي شيء نه هئي قلم نعمتن منجهان هڪڙي الله جي نعمت آهي عام نعمت آهي نبوت خاص نعمت آهي پوء انهن شين کي گڏائي جيڪڏهن الله تعاليٰ نازل ڪري ها ته پوء نبوت اڌ حيثيت ۾ معجزو ٿي پوي ها، اڌ حيثيت ۾ استعمالي شيء ٿئي ها ۽ نبوت ۾ تحدي ۽ ٻئي کي بند ڪرڻ جو دروازو مڪمل نه هجي ها تڏهن الله تعاليٰ نبي سائين کي قلم هٿ ۾ نه کڻائي ها.

يا ٻه حصا رات جا يا ٽيون حصو. الله تعاليٰ هلي اڳتي انهي کي انهي سفر جهاد وغيره جي ڪري هلڪو ڪري ڇڏيو آهي. تنهن جي معنيٰ هتي جيڪو جهاد جو بنياد پيل آهي قلم جي اکر سان انهي کي ظاهر ڪيو اٿئي مزمل ۾ ۽ هلي شروع ٿيو آهي مڪي مڪرم مديني منور ۾. جهاد جو نظريو اسلام ۾ منڍ کان وٺي آهي.

تمرد ۽ سرڪشي، طغيان اهڙي قسم جو، ڪافرن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سان طغيان ۽ سرڪشي ڪئي، وڏي سرڪشي ڪئي انهن، نبي سائين جڏهن نماز پڙهن ته ان کي روڪين ۽ تڪليفون ڏين، اوجهه اچي مٿون وجهن.

۽ هڪڙو اٺ به نظر آيس، جو وات ڦاڙي هن تي حملو پيو ڪري ۽ ڏونگري ڏينڀن جو ولر اچي ابوجهل کي مٿون پيو. پوء پنهنجا هٿ ڇنڊيندو پوئتي ڪندو باهه جي کاهي به نظر آيس. جيڪڏهن اهو ملعون نبي سائين فرمايو ته اڳتي وڌي ها ته هن کي فرشتا ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏين ها.

اهو ڪيئن خوش رهندو؟ پر ان نبي الله جي هدايت ڪري، تقويٰ جو حڪم ڪري ته به ان کي روڪجي، الله کي سجدو ڪري تڏهن به روڪجي، ڪهڙي بي قدري آهي تنهن جي اها؟ الم يعلم هن کي پتو نٿو پئي ته بان الله يريٰ ته خدا ٿو ڏسي؟ اهڙي ڀلائي جو مقابلو نه ڪجي. رب تعاليٰ پنهنجي نيڪ ٻانهي جي نيازمندي کي ڏسي ٿو، ان شرير جي شرارتن کي ڏسي ٿو. ڪلا لئن لم ينته خبردار جيڪڏهن اهو نه روڪيو ته لنسفعا بالناصيه اسان پڪڙي گهلينداسون ان کي چوٽ جي وارن کي کان وٺي ناصيه چئبو آهي چوٽ جا وار اسان چوٽ جي وارن ۾ وٺي ان کي گهلينداسين سفع چئبو آهي گهلڻ کي پوء ٿيو ائين بدر جي موقعي ۾ ان ابو جهل کي گهلي اندر اڇليو ويو کڏ جي اندر ناصيتن ڪاذبتن اهي هن جو دماغ ڪوڙو انهي ڏينهن نڪري ويندو پاڻ خاطئتن خطا ڪار اها ئي جاء حس مشترڪ جي آهي جيڪا ناصيت جي جاء آهي حس مشترڪ جيڪي به طاقتون انسان کي آهن ان دماغ ۾ تارونء جي هيٺ آهن جيڪي چوٽ جا وار ٿيندا آهن اڳيان الله تعاليٰ فرمائي ٿو ان چوٽ جي وارن کان پڪڙي هن کي جهنم ۾ هڻائينداسين گهلرائي بدر جي اندر ائين ٿيو هي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سان مقابلو ٿو ڪري، پهرين ئي الله تعاليٰ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن تي اها سورت نازل ڪئي آهي ۽ ان کان بعد جيڪي مقابلي وارا آهن تن جي تباهي الله تعاليٰ ٻڌائي آهي بشارت آهي اها وڏي ڪلا خبردار لا تطعه نبي ان جو چيو نه مڃجانء واسجد تون رب کي سجدو ڪر واقترب تون پنهنجو رب جو قرب حاصل ڪر ڪير ٿيندا آهن اهي جيڪي تنهنجي آڏو ايندا زبانيه چئبو آهي سندع الزبانيه اسان به سڏينداسين پنهنجي پيادي کي جيڪو اچي هن کي پڪڙيندو جهنم جو داروغو رب تعاليٰ قرآن پاڪ جو هتي وڌيڪ شان نازل فرمايو آهي ۽ هن جي مهم ٿو ٻڌائي فرمائي ٿو ته اهو قرآن پاڪ اسان ايتري قدر ان کي هڪ ڀلي رات ۾ نازل ڪيو آهي جو قرآن پاڪ جو حڪم سؤ ورهيه تائين هلندو من و عن مڪمل پورو دنيا ۾ پکڙجي ويندو انهي سؤ ورهيه ۾ تنهن ڪري پوء اها مهم جنهن رات ۾ پاس ٿي آهي اها هئي ليلة القدر جي رات اها هئي ستاويهين رمضان جي انهي ليلة القدر ۾ اها ڳالهه پاس ٿي هئي نزول قرآن جي آخري رات هئي رمضان جي جنهن جي خوشي ۾ عيد الفطر ٿي

اهڙي طرح روم ۽ ايران جا فتوحات به انهي سؤ ورهيه ۾ اچي ٿا وڃن. اهي جيڪي به سڀ ڪاميابيون ٿيون، اها گهڙي انهي فيصلي واري انهن سڀني کان بهتر آهي. ڇو ته ڀلائي جو جنهن گهڙيء ۾ فيصلو ٿيندو آهي، اها ساري انهي ڀلائيء جي لاء ٻج جي حيثيت ٿي رکي. هڪڙو وڻ ٿيو آهي ڏاڍو سٺو، جنهن ڪيترا سال ڪاٺيون ڏنيون، پن ڏنا، ڦل ڏنا، ٻج ڏنا، نفعا ڏنا، ڇانو ڏنيون، غذائون ڏنيون، خوراڪون ڏنيون. پر اهو ساري جو سارو مروڙي هڪڙي کوکڙيء ۾ اندر وجهو. اها کوکڙي انهي ساري عرصي کان بهتر آهي. نه هجي ها ته هي ڪم ڪيئن ٿئي ها؟ تڏهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اها ليلة القدر جنهن رات الله جي طرفان قرآن جي نازل ٿيڻ جو فيصلو ٿيو، اها گهڙي انهي ساري موقعي کان بهتر آهي. اهو پروگرام جي اهميت ٻڌائي ٿي وڃي هن ۾ خلاصو سورت جو اهو آهي رب تعاليٰ فرمايو ان سعيڪم لشتيٰ توهان جون محنتون متفرق آهن ان سؤ ورهيه جي اندر هڪڙن محنتون دين جي لاء ڪيون ٻيون مقابلي جي لاء ڪيون هن ۾ جنگ جهاد وغيره ڪاميابيون الله تعاليٰ عطا فرمايون هڪڙن شڪستون کاڌيون ٻيا ڪامياب ٿي ويا ان سعيڪم لشتيٰ جو تفصيل مڙي پيو هلي

معنيٰ ستاويهين ڪڍي اٿن رمضان شريف جي ته انهيء رات ۾ اها رات ڀلي ٿيندي آهي انهيء رات ۾ اها گهڙي ايندي آهي هر سال اها گهڙي ايندي آهي تنزل الملائڪة والروح ملائڪ ۽ روح ارواح انهيء ۾ نازل ٿا ٿين روح عام روح چئجن جيڪي مقدس روح آهن دنيا ۾ اچن ٿا يا ته جبرائيل عليه السلام چئجي باذن ربهم الله جي حڪم سان

اهو سڄي رات تائين هلندو رهندو تان جو صبح ٿئي. يعني الله تبارڪ و تعاليٰ جون برڪتون نازل ٿينديون رهن ٿيون ۽ الله تعاليٰ جي طرفان انهيء رات جي، قرآن پاڪ جي نازل ٿيڻ واري رات جي خوشيء ۾، ڪائنات جي اندر الله تعاليٰ ملڪوت کي اجازت ٿو ڏئي ۽ زمين تي برڪتون اچن ٿيون. پوء اها رات جڏهن گذري ويندي آهي ته صبح تي سج اڀرندو آهي ۽ اهو سج،

ان کان بعد سورت ٿي اچي پئي بينه سورت ان بينه سورت جو پروگرام هي آهي ته حق ۽ باطل جڏهن پڌرو ٿيندو آهي ٽڪراء پوء شروع ٿيندو آهي. حق ۽ باطل جي پڌرائي کان پوء ٽڪر ٿيندو آهي. جيڪڏهن ٻئي ڳالهيون گڏيل آهن ته پوء هر هڪڙو پاڻ ۾ ميل جول رکندو آهي. هڪڙا حق جا حمايتي هوندا ٻيا باطل جا خدمتگذار ٿيندا پوء انهن جو پاڻ ۾ ٽڪر ٿي پوندو هر هڪڙو چوندو ته مان پنهنجي پهلو جي خدمت ڪريان. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته مشرڪن ۾، ڪافرن ۾،

نه هيا ڪافر، اهل ڪتاب جا، يهود ۽ نصارا، ۽ نه ڪي مشرڪ، جدا ٿيندڙ، اهي پاڻ ۾ گڏيا سڏيا پيا ها، حتي تاتيهم البينه، جيستائين آئي انهن وٽ کليل ڳالهه.
اها کليل ڳالهه ڪهڙي آئي؟ هڪ رسول، الله جي طرفان، يتلو صحفا مطهره، پڙهي پيو ورق پاڪ. پاڪ ورق قرآن جا هنن کي پڙهي پيو ٻڌائي، تيسين تائين اهي سڀ ساٿ ۾ هيا. جڏهن الله جو قرآن لٿو، ڪافرن دين جو انڪار ڪيو. يهود ۽ نصارا ۽ مشرڪ جيڪي بتن جا پوڄاري هيا، انهن جو پاڻ ۾ گهڻو ڪو ڪونه هيو. اڄ هنن سان مخالف ٿي اهي ٽڪرجي به هيا. هڪڙي معنيٰ اها. ٻي معنيٰ هيء آهي ته يهودين کي ۽ نصارن کي ۽ انهن جي حقيقت کي ۽ مشرڪن جي ڪردار کي انهيء اچي الله ۽ الله جي قرآن ۽ ۽ رسول هن کي بيان ڪيو يا اها معنيٰ به ٿي سگهي ٿي سڀڪو پوء جدا ٿي بيهي رهيو هر ڪنهن کي هر هڪڙو سڃاڻڻ لڳو ڇو ته الله تعاليٰ انهن باطل فرقن جو به تعارف ڪرايو ڳالهيون سمجهايون.

اهي نصارا يهودي ملڪ شام کان لڏي آيا نبي پاڪ صلّي الله عليه وسلّم جي انتظار ۾. تورات شريف ۾ بشارت ڏٺائون ته هڪڙو نبي ايندو جيڪو اچي دنيا کي رهبري ڏيندو. پوء انهي جي جهنڊي هيٺ اسان فتح ڪنداسين وري حڪومت واپس آڻينداسين ۽ اهو اهڙي ملڪ تي ايندو جتي پٿريون ڳاڙهيون هونديون. ۽ کجين وارو ملڪ هوندو. تلاش ڪندي يثرب جي علاقي کي مناسب سمجهين. اهو آ تڏي. پوء اتي اچي رهي پيا. گهڻي وقت کان ته رهيل هيا. جڏهن الله تعاليٰ جو دين آيو ظاهر ٿيو نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن آيا پوء هنن بغاوت شروع ڪئي. بجاء هن جي جو تابعداري ڪن. الا ماشاء انهن ۾ ڪي چڱا ماڻهو هيا جيڪي مسلمان ٿي پيا حضرت عبدالله بن سلام عالم وڏو ۽ ٻيا ڪي ان جا ساٿي. هتي ٻيهر آيو ته اهي شخص جن کي ڪتاب مليل هو اهي به بينه کان بعد جدا ٿيا انهن ۾ به ڪو ڦوٽ پئي وما امرو الا ليعبدو ڳالهه ته هڪڙي هئي انهن سڀني جي وچ ۾ رسول جي وچ ۾ انهن جي وچ ۾ ڳالهه ته هڪڙي هئي مشرڪن جي وچ ۾ به ڳالهه رسول ۽ ۽ مشرڪ جي وچ ۾ به ڳالهه هڪڙي مشرڪ چئبو آهي جيڪو خدا کي به مڃي پر ٻئي کي به چوي ته هي به ان سان ساٿ آهي اهل ڪتاب اهي به ساڳا مشرڪ به آهن خدا کي به مڃن ٿا ته نبيء انهن کي اها ڳالهه ٻڌائي جيڪا انهن ۾ گڏيل هئي، جيئن خطن ۾ خود فرمائي اٿن، تعالوا الي ڪلمة سواء بيننا وبينڪم الا نعبد الا الله، هڪڙي ڳالهه آهي توهان اسان جي وچ تي ته هڪڙو الله هو. هاڻي اها هڪڙي ڳالهه، هڪڙو الله، ان جي عبادت آخر انهي ۾ ڇو توهان کي ڦوٽ پوي؟ وما امرو انهن کي ٻيو ته ڪو حڪم نه ٿيو هو مگر هيء ته عبادت ڪن هڪڙي الله جي خالص ڪندڙ ان جي بندگيء کي، دين معنيٰ بندگي، حنفاء، هڪڙي پاسي ڏي ٿين يا ابراهيم عليه السلام جي رستي تي اچن، اها ڳالهه به ٿي پئي ساڳي انهن جي، مشرڪ چوندا ها ابراهيم عليه السلام جي اولاد آهيون، يهودي چوندا ها ته اسان اسحاق عليه السلام سان تعلق ٿا رکون، يعقوب عليه السلام جي اولاد آهيون. ته اهي سڀ ۽ نصارا به اهڙي طرح سان. معلوم ٿيو ته اهي بنيادي طرح ته سڀ هڪ هن، پر قرآن جي اچڻ ۽ رسول جي اچڻ کان بعد انهن ۾ ڦوٽ پئي. حق پرستي نه ٿي. هنن کي حڪم هيو ته دين جي تابعداري ڪريو، بندگي هڪڙي رب جي ڪريو، نماز قائم ڪريو، زڪوات ڏيو، ذلڪ دين القيمه، اهو دين توهان جو مضبوط آهي. ان الذين ڪفرو، بيشڪ جن شخصن ڪفر ڪيو اهل ڪتاب کان ۽ مشرڪن، انهن جي سزا الله تعاليٰ اڳ ۾ ٿو ٻڌائي. اهي جهنم ۾ ويندا بدترين مخلوق آهي فتويٰ ڪو ٿو ڏي احسان جي درجي کان اهي ڪريل آهن اهي انقلاب ۾ ڪونه ايندا علم جي جيڪا دعويٰ ڪن ٿا اهي جاهل ۽ مشرڪ اهي سڀ هڪ جهڙا آهن انهن جو علم انهن کي ڪم نه آيو نه ته هو علمي گهر هو يهودين جو علمي گهر هو پر ڪم نه آيو شر البريا ۾ اچي ويا شر البريه ان شخص کي چئبو آهي جيڪو انسان ذات جي دشمني ڪري هڪڙو آهي بريه، مخلوق، ٻيو آهي شر البريه، ان جو دشمن، جيڪو الاهي تعليم جي برخلاف ٿي بيهي ۽ انهن کي پري ڪري، اهو شر البريه آهي، بڇڙي مخلوق آهي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جن ماڻهن ايمان آندو عمل صالح ڪيا، اولئک هم الخير البريه، اها ڀلي مخلوق آهي، اهي ڀلا شخص آهن، جزاهم عند ربهم جنات عدن، انهن جي لاء الله تعاليٰ بدلو رکيو آهي مستقل رهڻ جي

منفڪين معنيٰ جيڪا شيء هئي ان کان موٽي وڃڻ، اڳي پروگرام هيو ته نبي جا تابعدار ٿينداسين پر ان ڦري ويا. قيم چئبو مستقيم کي، مضبوط کي، حنفاء معنيٰ مائل عن الضلال الي الهديٰ، ابراهيم عليه السلام وانگر حق ڏي ايندڙ، خالدين فيها معنيٰ هميشه رهندا، بريه مخلوق کي چئبو آهي، جنات عدن معنيٰ ٽڪڻ جي جاء، اهي ڏکين لفظن جي معنيٰ هئي.

جتي هڪڙيون وڏي قيمت واريون ٻيون گهٽ قيمت واريون تيل وغيره ٻيٽا سڀ هن ۾ اچي ٿا وڃن مالها ان کي ڇا ٿي ويو معنيٰ ڇا حادثو ٿيو ان جي لاء اهو وقت جڏهن اهڙو ٿيندو ان وقت ۾ جيڪي به انسان آهن

اتي نائب فاعل ڪري رکيل آهي اصل ان کي ظاهر هينئن ليريهم الله جزاء اعمالهم الله تعالي هنن کي سندن عملن جي سزا ڏيکاري ٿو ذره جي لفظ جي معنيٰ هن ٻه هڪڙي معنيٰ ذره جي جيڪو هوا ٿيندو آهي سنهڙي دز سج جي روشني کان جاين ۾ اندر اولڙي ۾ ڏسڻ ۾ ايندي آهي ان کي ذره چئجي ٿو ۽ ٻيو ذره چئبو آهي جز الذي لا يتجزا اهڙو ذرو جو ٻيهر تقسيم نه ٿئي تمام باريڪ انتها حد تي پهتل جو قطعي ڪسري تقسيم هن جزي کي نه لڳي اهڙو جزو خير جو باريڪ جو رب تبارڪ وتعاليٰ ضايع نه ٿيندو نتائج جي انتها الله تعاليٰ ٻڌائي جنهن وقت لوڏي ويندي زمين لوڏڻ انهيء جي مناسب هڪ روايت ۾ اچي ٿو ته بدوي هڪڙي اچي چيو ته مون کي قرآن ٻڌايو پوء جڏهن هن کي قرآن شريف ٻڌايو ويو ته هو انهيء اکر تي بيهوش ٿي ويو
پوء جڏهن هوش ۾ آيو پڇيوس ته توکي